ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ມື້ນີ້ວັນນະສອນຈະນຳເອົາເພງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈມາສະເໜີທ່ານ ຈະແມ່ນເພງຫຍັງ ແລະ ນັກສິນລະປິນຄົນໃດນັ້ນ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄ ດ້ນະບັດນີ້ ສະບາຍດີ ແລະ ວັນນະສອນກໍດີໃຈທີ່ໄດ້ກັບມາພົບແຟນລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ໃນທຸກໆຄ່ຳຄືນຂອງວັນອາທິດ ໃນໄລຍະຫຼັງໆນີ້ ກໍໄດ້ມີຜູ້ຟັງຂຽນຂໍຟັງເພງຜ່ານທາງ social media network ເຊັ່ນ Facebook ເ ກືອບວ່າທັງໝົດເລີຍ ດີແລ້ວລະ ຈະໄດ້ທັນໃຈທັນເຫດການ ຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ມາຈາກນ້ອງ ຊັນ DGL ຊຶ່ງເປັນນາມແຝງທີ່ໃຊ້ໃນ Facebook ຊຶ່ງເອື້ອຍວັນນະສອນຄິດວ່າໜ້າຈະອ່ານວ່າ ຊັນ ຂໍຟັງເພງຂອງເຜົ່າກຶມມຸ ຊຶ່ງເອື້ອຍ ວັນນະສອນມີຄວາມຍິນດີ ແລະ ຕ້ອງຂໍບອກວ່າ ພໍເຂົ້າໃຈຖ້ອຍຄຳບາງຄຳ ຕອນທີ່ເປັນພາສາລາວ ຊຶ່ງເພງນີ້ຊ່າງປະຈວບເໝາະ ແລະ ເຂົ້າກັບສະຖານະການເຫຼືອເກີນ ທີ່ເວົ້າເຖິງຂະບວນການຄ້າມະນຸດທີ່ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງເພງນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ UNICEF ທີ່ບັນລະຍາຍເຖິງຄວາມຫ່ວງຫາອາທອນຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກສາວທັງຫຼາຍທີ່ຫຼົງເຊື່ອຫຼົງຜິດ ຕົກໄປເປັນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນກ ານຄ້າມະນຸດ ເພງນີ້ຂັບຮ້ອງໂດຍ ຄຳຜຸຍ ມາໄລຄຳ ແລະ ປະພັນໂດຍ ບຸນຍັງ ແລະ ຂໍໃຫ້ເພງນີ້ເປັນອຸທາຫອນສອນສັ່ງພວກນ້ອງໆທັງຫຼາຍ ໃຫ້ໝັ່ນພຽນພະຍາຍາມປະຕິບັດຕົວເປັນຄົນດີໃນສັງຄົມລາວຕໍ່ໆໄປ ຢ່າໄດ້ເສຍຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄົນອື່ນເອົາປຽບ ຂໍເຊີນໄປຟັງພ້ອມໆກັນເລີຍໃນບົດເພງ ເອີ້ນນາງກັບຄືນ

ນັກສຶກສາຈາກ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງສຶກສາຢູ່ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ ຂຽນມາທັກທາຍ ສະບາຍດີນັກຂ່າວ VOA ນ້ອງບອກມາວ່າຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍມາກໍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ VOA ແລ້ວ ເພາະວ່າລຸງຂອງນ້ອງຮັບຟັງມາຕະຫຼອດ ແລະ ທຸກມື້ນີ້ກໍຍັງຕິດຕາມຮັບຟັງຢູ່ສະເໝີມາ ເພງລືມໄລບ້ານປ່ານີ້ ເປັນຜົນງານເພງເກົ່າ ແລະ ໂດ່ງດັງໃນອະດີດ ແຕ່ຄັ້ງນີ້ເປັນຂອງສິນລະປິນອາວຸໂສ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ແລະ ວັນນະສອນຫວັງວ່າເພງນີ້ຄົງ ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອງ ອື່ຢ່າງ ແລະ ຫຼາຍໆທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພູມລຳເນົາບ້ານເກີດເມືອງນອນ ໄດ້ຟັງໄປເຄີ້ມໄປ ໃຫ້ຫາຍຄິດເຖິງບ້ານ ແລະ ກໍຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຄົງຈະເຫັນນ້ອງ ອື່ຢ່າງ ຂຽນເຂົ້າມາຫາທ າງເຮົາອີກ

ວັນນະສອນຂໍອຳລາທ່ານດ້ວຍເພງນີ້ ນ້ຳຖ້ວມເມືອງແບງ ຊຶ່ງເປັນເພງທີ່ສະທ້ອນເຖິງເຫດການຫາຍະນະທີ່ກະທົບຕໍ່ເມືອງແບງ ເປັນເພງກຶມມຸ ແລະ ທຳນອງເພງລາວ ຈາກນ້ຳສຽງຂອງສິນລະປິນສຽງດີ ສຸພັນ ຊຶມອົມ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເປັນຊາວກຶມມຸ ພ້ອມທັງນ້ອງຊັນ ຂຽນຂໍ້ຄວາມແລະສົ່ງເພງກຶມມຸມ່ວນໆມາໃຫ້ເອື້ອຍໄດ້ເປີດ ແລະແບ່ງປັນໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບຟັງກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານນອນຫຼັບຝັນຫ ວານ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA
ຜົມທ່ວມເມືອງແບ